ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى ئامېرىكىدىكى تۆپىلىك گېزىتىگە چىققان ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە ئامېرىكا بىئولوگىيىلىك داۋالاش شىركىتى ھېسابلىنىدىغان تېرمو فىشېر شىركىتى تىبەت ۋە ئۇيغۇر ئېلى دائىرىلىرىغا ئىنسانلارنى گېن ئۇچۇرلىرى ئارقىلىق پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسىنى سېتىپ بەرمەيدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ دوكلاتىغا ئاساسلانغاندا كىشىلەرنىڭ يۈزىنى تونۇش ۋە ئاۋازىنى پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسى چوڭ سانلىق مەلۇمات سۇپىسى قاتارلىق تېخنىكىلار خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى كەڭ كۆلەملىك كۆزىتىش سىستېمىسىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ تېخنىكىلارنى شەھەرلەردىن ئەڭ يىراق چېگرا ۋە يېزا قىشلاقلارغىچە بولغان جايلارنى كونترول قىلىشتا قوللىنىپ كەلگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى تېرمو فىشېرنىڭ تىبەت ۋە ئۇيغۇر ئېلىغا ئىنسانلارنى گېن ئۇچۇرلىرى ئارقىلىق پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسىنى سېتىپ بەرمەسلىك قارارىنى قارشى ئېلىپ مۇنداق دېگەن خىتايدىكى تىبەت ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھوقۇقىنى قوغداشقا ياردەم بېرىش تولىمۇ مۇھىم تېرمو فىشېرنىڭ قارارى ناھايىتى مۇھىم ۋە قارشى ئېلىنىدۇ ئەمما خىتايدىكى سۇيىئىستېمالنىڭ ئېغىرلىقىنى كۆزدە تۇتقاندا تېرمو فىشېرنىڭ بۇ قارارى يېتەرلىك ئەمەس خىتاينىڭ ئىچىدىكى كەڭ كۆلەمدە كۆزىتىش ۋە ئىنسانلارنى گېن ئۇچۇرى ئارقىلىق پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسى مەسىلىسى بۇ ئىككى رايوندىن ھالقىپ كەتكەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا يۈرگۈزگەن قاتتىق باستۇرۇش سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئەيىبلىگەن ۋە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىنسانلارنى گېن ئۇچۇرلىرى ئارقىلىق پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسىنىڭ سېتىپ بېرىلىشىنى توختىتىشنى قارار قىلغان ئىدى ئوتتۇزىنچى يانۋار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا باشلانغان ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ئالىي كېڭىشىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش ۋە كوللېكتىپ مەسئۇلىيەت مەسىلىسى مەخسۇس مۇھاكىمە قىلىندى مەزكۇر يىغىندا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى جۇليا مىلساپ خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ خادىمى جېيك پاركېر ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى تود ستېين ۋە ئامېرىكا جۇمھۇرىيەتچى ئاۋام پالاتا ئەزاسى كرىس سمىس قاتارلىقلار ئامېرىكىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش ئەھۋالى ۋە بۇنىڭدىكى مەسئۇلىيەتلەر ھەققىدە سۆزلىگەن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى يولغا قويۇلغاندىن كېيىن قولغا كەلگەن نەتىجىلەر بۇ قانۇننى يولغا قويۇش جەريانىدا ئوتتۇرىغا چىققان قىيىنچىلىقلار ۋە تەكلىپ پىكىرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى جوئاننى كولونېللونىڭ تونۇشتۇرۇشىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ بارلىق بۆلۈملىرى ۋە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك ئورگانلارنىڭ ھەمكارلىقى ۋە ئۆزئارا كۈچلۈك ياردىمى بىلەن ئىجرا قىلىنىدىكەن ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېن ئىمزا قويغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇندىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلانغانىدى مەزكۇر قانۇنغا ئاساسەن ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپ چىقىرىلىپ ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىنىدىغان ھەرقانداق مەھسۇلاتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىقى يوقلۇقى قايىل قىلارلىق دەلىللەر بىلەن ئىسپاتلانمىغۇچە ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشى چەكلىنىدۇ خىتاي تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا ما شىڭرۇي ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ يىغىنىدا مەدەنىيەت سەنئەت ئاخبارات نەشرىيات ساھەسىنىڭ بىرلەشمە مۇزاكىرىسىگە قاتناشقان ۋە يىغىندا سۆز قىلىپ خىتاي جەمئىيىتىنىڭ ئاساسىي ئېڭىغا ئەمەل قىلىپ ئىدىيە ۋە مەدەنىيەت ئاساسىنى مۇستەھكەملەش كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن ما شىڭرۇي مۇنداق دېگەن شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش پارتىيىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ستراتېگىيىسىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى ئۇ ئۇزۇن مۇددەتلىك تىنچلىق ۋە مۇقىملىققا مۇناسىۋەتلىك نېگىزلىك ئاساسىي ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك ۋەزىپە كىشىلەرنىڭ قەلبىنى خىتاي ئېڭىغا مۇجەسسەم قىلىش يېڭى كىشىلەرنى تەربىيىلەش كېرەك دېگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش چۈشەنچىسى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش ۋە ئېرىتىپ تۈگىتىش ئۇرۇنۇشى ئۇيغۇر ئېلىدە ئوخشىمىغان شەكىللەردە قاتتىق قوللۇق بىلەن ئىجرا قىلىنىپ كەلگەنلىكى مەلۇم كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ تەتقىقاتچىسى مايا ۋاڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش قۇرۇلۇشى توغرۇلۇق قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى ۋە ئۇيغۇرلارنى ئوچۇقتىن ئوچۇق خىتايلاشتۇرۇش بۇ ئەمەلىيەتتە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تۈسىنى ئالغان دېگەن مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ چەت رايونلىرىدىكى يېزا قىشلاقلارغىچە ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش مەجبۇرىي خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتى تېخى ئۇلارنىڭ كۈتكىنىدەك نەتىجە بەرمىگەن شۇ ۋەجىدىن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭدىن كېيىن بۇ ھەرىكەتنى تېخىمۇ كۈچەيتىشى ئېھتىمال بار ئىكەن كىشىلەرنىڭ قەلبىنى خىتاي ئېڭىغا مۇجەسسەم قىلىش يېڭى كىشىلەرنى تەربىيىلەش خىتاينىڭ بۇ سىياسىتىگە مىسال بولالايدىكەن تۈركىيەنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى ئىسمائىل ھاككى مۇسا ئۈرۈمچىدە ما شىڭرۇي بىلەن كۆرۈشكەندە خىتاي بىلەن بىرلىكتە تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش دىن ۋە باشقا ساھەلەردە

گېرمانىيەدىكى مېركاتور خىتاي تەتقىقات مەركىزى ئېلان قىلغان دوكلاتقا ئاساسلانغاندا تۈركىيە ئىقتىسادىنىڭ ناچارلىشىپ تۈرك لىراسىنىڭ قىممىتىنىڭ تارىختا ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەگە چۈشۈپ قېلىشى تۈركىيەنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ يىرىكلىشىپ مېڭىشى ئۇلارنى تەبىئىي يوسۇندا خىتايغا يېقىنلىشىشقا ئۈندىگەن تۈركىيە ھۆكۈمىتى خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە ئىقتىسادىي مەسىلىلەرنى سۆزلىشىش سىياسىي ئامىللارنى سۆھبەتكە ئارىلاشتۇرماسلىقنى تەكىتلەيدىكەن خىتاي تەرەپمۇ تۈركىيەنىڭ نۆۋەتتىكى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى مۇھىم ئىستراتېگىيىلىك رولىنى تونۇپ يەتكەچكە تۈركىيە بىلەن بولغان ئالاقىسىنى كۈچەيتىشكە ئەھمىيەت بېرىدىكەن

ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر مۇھاجىرەتتە چوڭ بولۇۋاتقان ئۇيغۇر ياشلار ھەر خىل شەكىللەردە ئۆزلىرىنىڭ چەت ئەللەردىكى كىملىكىنى نامايان قىلىپ كەلمەكتە يېقىندا ئۇيغۇر كوللېكتىپى نامىدىكى ياشلار گۇرۇپپىسى بىر رەسىم مۇسابىقىسى ئۆتكۈزگەن بولۇپ مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلغان ئەسەرلەردە ۋەتەن سېغىنىش ئەركىنلىك ئاساسىي تېما قىلىنغان مەزكۇر مۇسابىقىگە ئەسەر قاتناشتۇرغان ماھىرلار ۋە مۇھاجىرەتتىكى تونۇلغان ئۇيغۇر رەسساملار سىزىلغان رەسىملەردە ئىپادىلەنگەن ھېس-تۇيغۇلارنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز نۇرئىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن پروگراممىسىدا بولسۇن. ئۇيغۇر كوللېكتىپى نامى بىلەن تونۇلغان ئۇيغۇر ياشلار گۇرۇپپىسى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپ ھەر يىلىنىڭ ئاخىرىدا رەسىم سىزىش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق رەسىم سىزىش مۇسابىقىسى يېقىندا ئاخىرلاشقان مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر مۇسابىقە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون توققۇزىنچى نويابىر ئېلان قىلىنغان بولۇپ مۇسابىقىگە ئەسەر يوللاش يىگىرمە بەشىنچى دېكابىر ئاخىرلاشقان مەزكۇر رەسىم مۇسابىقىسىنىڭ باش تېمىسى ئۆي دەپ بېكىتىلگەن بولۇپ مۇسابىقىگە دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك جەمئىي ئوتتۇز پارچىغا يېقىن ئەسەر يوللانغان ئەسەر قوبۇل قىلىش ئاخىرلاشقاندىن كېيىن ئەسەرلەر ئۇيغۇر كوللېكتىپىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدا كۆرۈرمەنلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتۈرۈلگەن ئەمما بېلەت تاشلاش رەسمىي ھالدا بۇ يىل ئون ئۈچىنچى يانۋاردىن ئون بەشىنچى يانۋارغىچە ئېلىپ بېرىلغان مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلغان ئەسەرلەر كۆرۈرمەنلەرنىڭ توردا بېلەت تاشلىشى ۋە باھالىغۇچىلارنىڭ ئەستايىدىل قاراپ چىقىشى بىلەن ئۈچ ئەسەرنىڭ مۇكاپاتقا ئېرىشكەنلىكى بۇ يىل ئون يەتتىنچى يانۋار ئېلان قىلىنغان ئېلان قىلىنغان مەلۇماتلاردا بىلدۈرۈلۈشىچە تۈركىيەلىك ئون يەتتە ياشلىق قىز كۈبرا سەۋىنچ سىزغان بىر تۇغقان ناملىق ئەسەر بىرىنچىلىككە ئامېرىكىلىق ئون ئالتە ياشلىق ئۇيغۇر قىز ئادىنە سابىر سىزغان ئەركىنلىك ۋە ئەركىن ياشاش ناملىق ئەسەر ئىككىنچىلىككە ئامېرىكىلىق جوي بوستۋك خانىم سىزغان قەشقەردە باھار ناملىق ئەسەر ئۈچىنچىلىككە ئېرىشكەن مەزكۇر مۇسابىقىگە باشتىن ئاخىر يېتەكچىلىك قىلغان ۋە باھالىغۇچى بولغان رەسسام مالىك ئوردا تۇردىش ئەپەندى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئۈچ ئەسەرگە مۇنداق باھا بەرگەن بىر تۇغقان ناملىق ئەسەر نەپىس سىزىلغان. رەسىمدە گۈللەر، كىيىملەر ۋە ئانا-بالا ئوبرازىمۇ ناھايىتى ياخشى ئىپادىلەنگەن. ئەركىنلىك ۋە ئەركىن ياشاش ناملىق ئەسەردە ئىككى جاي جىپسلاشتۇرۇلۇپ، بىزگە باغلىنىشنىڭ مەنىسىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. بولۇپمۇ دېرىزە سىرتىدىكى ئەركىنلىك ئىلاھى بىلەن ئۆي ئىچىدىكى كۈچلۈك ئۇيغۇرچە پۇراق بىزنى ئويلاندۇرىدۇ. قەشقەردىكى باھار ناملىق ئەسەردىكى ئىللىق رەڭلەر بىزنى ئۆيگە قايتىش سەپىرىگە يېتەكلەيدۇ. بۇ مۇسابىقە باش تېمىسىدا ئېيتىلغاندەك ئۆينى، يۇرتنى، يەنى بىز چوڭ بولغان شۇ تۇپراقنى ئەسلىتىدۇ.
مەزكۇر مۇسابىقىدە تۈركىيەلىك كۈبرا سەۋىنچ چېدىر ئۆينىڭ ئالدىدا بالىسىنى قۇچاقلاپ تۇرغان ئەتلەسسىمان كىمخاب تون كىيگەن بىر ئانىنىڭ رەسىمىنى مۇسابىقىگە قاتناشتۇرغان ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئۇ بۇ رەسىمدە تۈرك دۇنياسىغا ئائىت سىمۋوللاردىن پايدىلانغان ئۇ مەزكۇر مۇسابىقە ھەققىدىكى ھېس تۇيغۇلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى.
Uygur Türkleriyle tanışmam, Doğu Türkistan'ı öğrenmem aslında babam sayesindeydi. İki bin on dokuz sene مەن دادام سەۋەبلىك ئۇيغۇرلار بىلەن تونۇشتۇم، شەرقىي تۈركىستاننى تونۇدۇم. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى دادام بىر نامايىشقا بارغان ئىدى. ئۆيگە شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقىنى ئېلىپ كەپتۇ. شۇنىڭدىن بۇيان ئۆيىمىزدە كۆك بايراق ئېسىقلىق تۇرماقتا. ئۇ كۆك بايراقنى كۆرگەنسېرى مەندە ئاشۇ يىراقلاردىكى قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن بىر ئىش قىلىش ئىستىكى ئويغاندى. تۈرك دۇنياسىغا ئائىت ئىنستگرام بەتلىرىگە دىققەت قىلاتتىم. مۇشۇ بەتتىكى رەسىم مۇسابىقىسى دىققىتىمنى تارتتى. بۇ مۇسابىقە ئۇيغۇرلارغا شەرقىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقىدىن مەن ئۈچۈن بەك مەنىلىك تۇيۇلدى. ئۇيغۇرلارغا قىلىنغان زۇلۇم ماڭا قىلىنغان بىلەن ئوخشاش ئىدى. بىر تۈرك بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئاتىلىرى مېنىڭمۇ ئاتام ئىدى. ھازىرغىچە سىزغان بارلىق رەسىملىرىمدە بىر مەنا بار.

بۇدىكى Uyghur Collective Art Contest گە مەن Freedom and Liberty دېگەن رەسىم ئەۋەتتىم. بۇ رەسىمدە دېرىز تېشىدىكى دۆلەت بىلەن دېرىز ئىچىدىكى مەدەنىيەت ھەممىسى بىز ئۈچۈن ئۆي. بۇ ئەركىن دۆلەتتە بىز مەدەنىيىتىمىزنى ياشاۋاتىمىز. Statue of Liberty ئەركىنلىك سىمۋولى. بۇ رەسىم ئارقىلىق مەن ئۆزەمنىڭ دۆلەتىگە ھەم مېنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىمگە بولغان سۆيگۈمنى بىلدۈرمەكچىمەن. مېنىڭ رەسىمىمنى ياخشى كۆرۈپ ئاۋاز بەرگەنلەرگە كۆپتىن كۆپ رەھمەت.
مەزكۇر مۇسابىقىدە نەتىجىگە ئېرىشكەن يۇقىرىقى ئەسەرلەردىن باشقا كانادالىق يىگىرمە ئىككى ياشلىق ئۇيغۇر قىز مەدىنە چىرا سىزغان ئۇيغۇر قىز يىگىتلەرنىڭ تۆت پارچە رەسىمى ناھايىتى قىزغىن ئالقىشقا ئېرىشكەن. مەدىنە ئەسەرلىرى ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى بۇ تۆتىسى بىرىنچىسى بولسا بىر ئوغۇل بىر قىز دۇتار چېلىپ ئولتۇرغان ئىككىنچىسى بولسا بىر قىز دوپپا كىيىپ ئەتلەس كۆينەك كىيىپ داستىخانغا ساڭزىنى ئەكەۋاتقان ئۈچىنچىسى بولسا ئوغۇل بالا قىز بالىنىڭ بېشىغا دوپپىنى كىيگۈزۈپ قويغان قىز بالا ئەتلەس كۆينەك كىيگەن ئوغۇل بالا بولسا كانۋاي كۆينەك كىيىۋالغان تۆتىنچىسى بولسا ئۇيغۇر قىزى داستىخاندا ئولتۇرۇپ مېۋە-چېۋە، ئانار، ئۈزۈم دېگەنلەرنى يېگەن. بۇ تۆتىسى ئوخشاپ قالىدۇ، لېكىن بىر theme ئۆي دېگەن theme نى ماڭا ئەكەلدى، چۈنكى بۇ ھەممە ئىش ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيىدە بولىدىغان. نورۇز يا ھېيتلاردا بىز شۇ ئەتلەس كۆينەك دوپپىلارنى كىيىپ، داستىخان تىزىمىز. ئۇيغۇرلار مېۋە-چېۋە يېيىشكە ئامراق. ئاندىن كېيىن سازلارنى چېلىپ، ئائىلىمىز بىلەن ئولتۇرىمىز دېگەندەك.
قازاقىستانلىق ئۇيغۇر رەسسام گۈلناز تۇرسۇن خانىم مەزكۇر مۇسابىقە ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۇ ئەسەرلەرگە ناھايىتى يۇقىرى باھا بەردى ئۇ ياشلاردىكى ئۇيغۇرلۇقتىن پەخىرلىنىش ھېسسىياتىنى ئۆزلىرىنىڭ ئىجادىيەتلىرىدە ئەكس ئەتتۈرگەنلىكىدىن سۆيۈنگەنلىكىنى بىلدۈردى بۇ مۇسابىقىنىڭكى ماۋزۇسى بەك ياخشى ئېلىنغانىكەن ئانا يۇرتۇم تۇغۇلغان ۋەتىنىم ئائىلەم دېگەن ماۋزۇلاردا سىزغان رەسىملەركەن ئەۋەتىلگەن رەسىملەر ھەممىسى بىردىن بىرى ئېسىل ئەلۋەتتە، ئەمما مەن ياخشى كۆرگەن مۇشۇ ئەسەرلەرنىڭ ئارىسىدا مەدىنە دېگەن بىر قىزىمىزنىڭ ئەسىرى باركى، بۇ يەردە مۇشۇ كەينى توق رەڭلەردە شۇنداق بىر قاراڭغۇلۇقتا كەينى سىزىلىپتۇ. ئالدى ئاشۇ قىز شۇنداق ئوچۇق ئەتلەس كۆينەك كىيىپ، جوزىدا ئانار ئۈزۈم تۇرۇپتۇ قىزنىڭكى كۆزى ژۇمۇق ھالەتتە سىزىلىپتۇ ئۇ كۆزنىڭكى ژۇمۇق بولغىنى مانا ھازىرقى بىزنىڭكى ھاياتىمىزدا ئۇيغۇرلارنىڭ بولۇۋاتقان پاجىئە شۇنىڭغا كۆڭلى يېرىم ئويلانغان قىز ئەمما ئالدىدا ئانار ئانارنىڭكى ئىچىدە تولغان ئۇرۇق ئۇ بىر ئۇيغۇرلارنىڭكى يەنى ئۇرۇغىمىز يوقاپ كەتمەيدۇ بىز يوقاپ كەتمەيمىز يەنى كېلەچىكىمىز

يەنە بىر مەن ياقتۇرغان ئەسەر بۇ ئادىنە دېگەن سىڭلىمىزنىڭكى سىزغان رەسىمىكەن شۇنداق ئۇستىلىق بىلەن سىزىپتۇ بىرىنچىدىن مەناسى ناھايىتى چوڭقۇركەن خاتالاشمىسام نامى ئەركىنلىك دەپلا ئاتىلىدىغۇ دەيمەن كەينىدە شۇ ئەركىنلىك ھەيكىلى سىزىلىپتۇ بىرىنچى پىلاندا شۇنداق مىللىي پۇراقتا بىزنىڭكى چىنە-قاچىلىرىمىز تىزىلىپ بىر مېھمانلارنى كۈتىدىغان ھازىر مېھمانلار كېلىدىغاندەك شۇنداق بىر ھېسسىياتنى بېرىدۇ بۇ رەسىم رەسىمگە قارىغاندا شۇنداق بىر خۇشاللىقنى ياخشى تۇيغۇلارنى ئويغىتىدىغان ئەسەرلەرنى بەك ياقتۇرىمەن شۇڭا بۇ رەسىمنىمۇ مەن ياخشى كۆردۈم شۇنداق تامغا ئېسىلىپ تۇرغان چىمەن دوپپىسىمۇ شۇنداق ئۇستىلىق بىلەن تەسۋىرلىنىپتۇ سىزىلىپتۇ شۇڭا بۇ ئەسەردىنمۇ شۇنداق بىر تەسىرلەندىم ھەم ياخشى بىر پوزىتىپ ئېنېرگىيە بېرىدىغان ئەسەركەن دەپ ياقتۇردۇم. خۇشال قىلىدىغان يېرى يەنە ياشلىرىمىزنىڭكى شۇ ۋەتەندىن سىرت چەت ئەللەردە ياشىسىمۇ ئۆزىنىڭكى شۇ ۋەتىنىنى شۇنداق سېغىنىش بىلەن مۇھەببەت بىلەن سىزغان ئەسەرلىرى كۆڭۈلنى تىترىتىپ دىللارنى تەۋرىتىدۇ.
مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلغان ئەسەرلەر ئارىسىدىكى تۈركىيەدە ياشايدىغان ئون يەتتە ياشلىق قىز مەدىنە ئەزىز سىزغان تۇپراققا سىغمىغان ئارمانلار ناملىق ئەسەر سىزىلىش ئۇسۇلى ۋە ئەسەرنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشىدە يېزىلغان كۆچۈپ كەتسەڭمۇ گەر ئۇيغۇرۇم ئېلىپ تېنىڭنى تۇپراق باغرىغا قالۇر ئەبەد سەندىكى روھ ئۇيغۇرنىڭ كوچىسىدا بولۇپ زىننەت بىباھا دېگەن مىسرالار كىشىلەرنى چوڭقۇر ئويغا سالغان ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ ئەسىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
مەن بۇ رەسىمدە ئىپادىلەپ بەرمەكچى بولغان ئاساسلىق مەقسىتىم بولسا، بۇ تۇپراقلارنىڭ مەڭگۈ ئۇيغۇرلارغا تەۋە ئىكەنلىكىنى، گەرچە ئۇلار تېنىدىن جۇدا قىلىنغان بولسۇن، ئۇلارنىڭ روھىنىڭ مەڭگۈ ئۇيغۇرنىڭ زېمىنىدا، ئۇيغۇرنىڭ كۆكىدە ياشايدىغانلىقى، ھېچقانداق بىر ياۋۇز كۈچنىڭ بۇ ھەقىقەتنى ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ بەرمەكچى.
ئۇيغۇر كوللېكتىپىنىڭ قۇرغۇچىسى مۇنەۋۋەر ئابدۇللا مەزكۇر مۇسابىقە ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى.

نۇرغۇن سەھنىلەر بار بولسىمۇ، ئەمما ئوتتۇرا ئاسىيا، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك گۈزەل سەنئەت سەھنىلىرى يوق دېيەرلىك ئىكەن. شۇڭا بىز ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى مۇشۇنداق بىر مۇسابىقىنى باشلىدۇق. بۇ مۇسابىقىگە ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىگە، تارىخىغا ۋە سەنئىتىگە قىزىقىدىغانلار ئۇيغۇرلۇقنى ئىپادىلەيدىغان ئەسەرلەرنى يوللايدۇ.
Submit their artwork and it would always be some theme that surrounded like Uygurness. گېرمانىيەدىكى تونۇلغان ئۇيغۇر رەسسام مەرۋايىت ھاپىز خانىم مەزكۇر رەسىم مۇسابىقىسى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. رەسىملاردا ئەمدى بالىلارنىڭ ئۇيغۇرلار ھاياتىغا، ئۇيغۇرلار مەدەنىيىتىگە، ئۆزىنىڭ ئېتنىك ئالاھىدىلىكىگە شۇنداق بىر خىل چوڭقۇر ھۆرمەت بىلدۈرگەنلىكى چىقىپ تۇرىدۇ ھەم سېغىنغانلىقى. دېمەك، ۋەتەن سىرتىدىمۇ ئاتا-ئانىلارنىڭ شۇ. بالىلارغا بېرىۋاتقان ئۇيغۇرلۇق تەربىيەسى، سىڭدۈرۈۋاتقان ئۇيغۇرلۇق غۇرۇرى بالىلارنىڭ ئاشۇ رەسىملىرىدە كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. بىر مىللەتنىڭ مەۋجۇدىيىتىنى شۇ مىللەتنىڭ مەدەنىيىتى يەنە سەنئىتى نامايان قىلىدۇ. يەنى مۇشۇ ئارقىلىق بىز مۇشۇ ۋەتەن سىرتىدىكى ئۇيغۇرلاردىن ناھايىتى سۆيۈنىدىكەنمىز، ھەم بالىلىرىغا شۇنچىلىك ئۇيغۇرلۇقنى سىڭدۈرگەنلىكى ئۈچۈن. بالىلاردا ئاشۇ ئۇيغۇرلار ھاياتىغا قىزىقىدىغان، ئۆزىنىڭ ئېتنىك ئالاھىدىلىكىنى مۇھىم كۆرىدىغان مۇشۇنداق بىر تۇيغۇنىڭ ئۆسۈپ يېتىلگەنلىكى مۇشۇ ئاتا ئانىلارنىڭكى تەربىيەسى يەنە ئەتراپىمىزدىكى ئۇيغۇر توپىنىڭ مۇشۇنداق پائالىيەتنى ئۈزلۈكسىز قىلغانلىقىنىڭكى پايدىسى دەپ بىلىمەن.
مۇنەۋۋەر ئابدۇللانىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇيغۇر كوللېكتىپى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى قۇرۇلغان بولۇپ ئىنستگرام، فەيسبۇك،

خەلقئارا ۋەزىيەتتىكى تۈرلۈك ئۆزگىرىشلەر ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ دىققىتىنى كۆپلىگەن يۆنىلىشلەرگە پارچىلاۋاتقاندا خىتاي پەيدا قىلىۋاتقان دۈشمەنلىك تەھدىتلىرىنىڭ ئىزچىل تۈردە ئامېرىكا ئۈچۈن باش تېما بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا بولۇپمۇ بۇ ھالنىڭ يالغۇز ئامېرىكا ھەربىي ۋە سىياسىي ساھەسى ئۈچۈنلەمەس ئەكسىچە ئاۋام خەلق ئۈچۈنمۇ ئورتاق بولۇۋاتقانلىقى بۇنىڭدىكى مۇھىم نۇقتىلاردىن ھېسابلىنىدۇ يېقىنقى مەزگىللەردە كۆرۈلۈۋاتقان كۆپ خىل يۈزلىنىشلەرمۇ بۇ ئەھۋالنى مۇئەييەنلەشتۈرىدۇ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى ئىزچىل خەلقئارا مۇناسىۋەت ساھەسىدىكى مۇھىم تېمىلاردىن بولۇپ ھەر قاچان خەلقئارا جامائەتنىڭ دىققەت نەزىرىدە بولۇپ كەلمەكتە بولۇپمۇ بۇنىڭدىن يېرىم ئەسىر ئىلگىرى سابىق ئامېرىكا پرېزىدېنتى رىچارد سوننىڭ بېيجىڭغا بېرىشىدىن باشلانغان دوستانە ئالاقە نەچچە ئون يىلغا سوزۇلغان ئۇزۇن مۇساپىلىك گۈللىنىشتىن كېيىن تەدرىجىي ھالدا سوغۇقچىلىققا ئورۇن ئالماشتۇردى. بۇنىڭدا ھەممىدىنمۇ بەكرەك دىققەت قوزغىغان ئامىل شۇ بولدىكى، تىرامپ ھۆكۈمىتى دەۋرىدە پەردىسى ئېچىلغان يىرىكلىك بايدېن ھۆكۈمىتى دەۋرىگە كەلگەندە تېخىمۇ روشەنلەشتى. شۇ قاتاردا بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى بايقۇت قىلىش ھەمدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىققا چېتىشلىق شەخسلەر ۋە شىركەتلەرگە جازا ئېلان قىلىش تۈپەيلىدىن ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى سۈركىلىش تېخىمۇ كۈچەيدى. ھالبۇكى، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشى، خاماسقا قارشى ھەربىي ھەرىكەتلەر، شىمالىي كورېيەنىڭ يادرو سىناقلىرى قاتارلىق بىر قاتار ۋەقەلەر ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ دىققىتىنى ئوخشىمىغان نۇقتىلارغا پارچىلاۋاتقاندا، خىتاينىڭ ئىزچىل تۈردە ئامېرىكا ئۈچۈن دۈشمەنلىك ئورنىدا قارىلىۋاتقانلىقى داۋاملىق بىلىنمەكتە. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ، بولۇپمۇ ئامېرىكا ھەربىي ساھەسىنىڭ خىتايغا قانداق قاراشتا بولۇۋاتقانلىقى ھەمدە بولۇشى كېرەكلىكى ھەققىدىكى مەيدانى يىگىرمە تۆتىنچى يانۋار كۈنى يەنە بىر قېتىم ئاشكارا تەكىتلەندى. شۇ كۈنى ئامېرىكا مۇداپىئە مىنىستىرلىقىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا گېنېرال مايور پاترىك رايدېر بۇ ھەقتىكى سوئاللارغا جاۋاب بېرىپ، بىزنىڭ ھەربىي قىسىملىرىمىز دۇنيانىڭ بىرەر يېرىدىكى توقۇنۇشقا تاقابىل تۇرۇشقا ئەۋەتىلگىنى يوق. بىز دۇچ كېلىۋاتقان ھازىرقى باش خىرىس دەل خىتاي ئامىلىدۇر دەپ كۆرسەتتى.

ئۇ ئون يەتتىنچى يانۋاردا بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ ب د ت دىكى باش ئەلچىسى بولغان مەزگىلىدە نېمىلەرنى كۆرگەنلىكىنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھېچقاچان ئامېرىكىنى رىقابەتچى دەپ قارىمىغان، ئەكسىچە ئاشكارا ھالدا ئۆزلىرى ئۈچۈن دۈشمەن دەپ جاكارلىغان. شۇنداق بولغان ئىكەن، ئۆزلىرىنى دۈشمەن دەپ قاراۋاتقان بىر مەملىكەت بىلەن بولغان مۇئامىلىدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى جەزمەن ئوخشاش ئۇسۇلنى قوللىنىشى لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن خىتايلارنىڭ ئامېرىكا تەۋەسىدە زېمىن سېتىۋېلىشىنى مەنئى قىلىش، سېتىۋالغان يەرلىرىنى قايتۇرۇۋېلىش، ئالىي مەكتەپلەردىكى خىتاي تەسىرىنى تازىلاش دېگەنلەر بۇنىڭدىكى مۇھىم تەدبىرلەر بولۇشى كېرەك. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى خىتاي دۈشمەنلىكى قارىشى ئۇشتۇمتۇت ئوتتۇرىغا چىقىپ قالغان ھادىسە ئەمەس. ئالدىنقى يېرىم ئەسىرلىك مۇئامىلە جەريانىدا ئامېرىكا ئىزچىل تۈردە خىتاي ناۋادا خەلقئارا ئالاقە ۋە سودا تورىغا ئىشتىراك قىلسا، تەدرىجىي ھالدا دۇنيانىڭ تەسىرىدە ئەركىنلىككە قاراپ ماڭىدۇ دېگەن تەسەۋۋۇرغا ئىشەنگەن.

بولۇپمۇ رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلىشى داۋام قىلىۋاتقاندا، خىتاينىڭ غەربنىڭ ياردىمىدە قولغا كەلگەن قۇدرەتنى ئىشقا سېلىپ، تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىش خەۋپى ھەمدە بۇ خىل يېڭى تاجاۋۇزچىلىق باشلىنىپ قالسا، ئامېرىكا ئۈچۈن ئىككى قېيىققا تەڭ مىنىپ قېلىشتەك ناچار ۋەزىيەتنىڭ شەكىللىنىپ قېلىش ئېھتىماللىقى بۇ جەھەتتىكى ئەندىشىنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خېلى بۇرۇنلا ئېنىق قىلىپ، خىتاي تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلسا، ئامېرىكا ئارمىيەسى بۇ ئىشقا قوراللىق ئارىلىشىدۇ دەپ جاكارلىغان. لېكىن يېقىندا ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئەللىك ئىككى نەپەر ھەربىي مۇتەخەسسىس بۇ ھەقتىكى رېئاللىقنى باھالاپ، خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلغۇدەك ۋە ئۇنى ئىشغال قىلغۇدەك ھەربىي قۇۋۋىتى يوق دەپ خۇلاسە چىقارغان. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا، ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى گوردون چاڭ بۇنىڭدىكى كۆپلىگەن ئامىللار ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ. تەيۋەن ۋەزىيىتىگە كەلسەك، مېنىڭچە خىتاي ئارمىيەسى ھازىر بۇ جايدا ئۆز گۆشىنى ئۆزى يېگۈدەك بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. چۈنكى ئۇلار ئون ئۈچىنچى يانۋاردىكى سايلامنىڭ قانداق نەتىجە بىلەن ئاياغلاشقانلىقىنى كۆردى. شۇڭا خىتاينىڭ بۇ جايدا قىلىۋاتقانلىرى تېرە تاراقشىتىشتىن باشقا نەرسە ئەمەس. بۇ جەھەتلەردىن قارىغاندا بۇنىڭدىن كېيىنكى مەلۇم بىر مەزگىلدە تەيۋەن بوغۇزى تىنچلىق ۋە مۇقىملىققا شاھىت بولۇشى مۇمكىن. مېنىڭ پەرىزىمچە خىتاي قىسقا بىر مەزگىل ئىچىدە سۇ ۋە قۇرۇقلۇقتىن تەيۋەننى ئىشغال قىلىشقا ئۇرۇنماسلىقى مۇمكىن. ئەمما مەن فىلىپپىن ئەتراپىدا بولۇۋاتقان ئىشلاردىن ۋايىم يېمەي تۇرالمايمەن. چۈنكى بۇ جايدا خىتاي رەسمىي ھالدا دۈشمەنلەرچە ھەربىي ھەرىكەتلەردە بولۇۋاتىدۇ. گەرچە ھۆكۈمىتىمىز خىتاينىڭ بۇ خىل تاجاۋۇزى ئوتتۇرىغا چىققان ھامان ئەينى ۋاقىتتىكى كېلىشىم بويىچە بۇنىڭغا قول تىقىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، خىتاي يەنىلا ئۆزى بىلگەننى قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. بۇ بەكمۇ خەتەرلىك بىر رايون. ئەمما خىتاي ھازىر قايناۋاتقان بىر قازانغا ئوخشاپ قېلىۋاتقان بولۇپ، ئۇنىڭ كېيىنكى قەدەمدە نېمە قىلماقچى ئىكەنلىكىنى كېسىپ بىر نەرسە دېگىلى بولمايدۇ. شۇڭا مېنىڭچە ھۆكۈمىتىمىز يەنىلا جەنۇبىي خىتاي دېڭىزى ۋە باشقا جايلاردىكى ئەڭ يامان ئېھتىماللىقلارغا تەييارلىنىپ تۇرۇشى لازىم.
خىتاي ھەققىدىكى سەلبىي چۈشەنچىنىڭ ئامېرىكا خەلقى ئارىسىدا تېزدىن ئۆسۈپ بېرىۋاتقانلىقى يېقىندىن بۇيان كۆپلەپ بىلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم. بولۇپمۇ خىتاينى رىقابەتچى ياكى دۈشمەن دەپ قاراش مەسىلىسىدە بۇ مەسىلە تېخىمۇ ئايدىڭ بولماقتا. ئامېرىكا خەلقىنىڭ نەزىرىدىكى دۈشمەن تىزىملىكىدە خىتاي، روسىيە، شىمالىي كورېيە ۋە ئىران قاتارلىقلار باش رەتتىن ئورۇن ئالغان. شۇنداقلا يېقىنقى مەزگىللەردە ئاياغلاشقان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق راي سىناشتا بۇ مەسىلە مۇھىم تېما بولغان. پيۇ، گاللوپ قاتارلىق داڭلىق راي سىناش مەركەزلىرى ئورۇنلىغان بۇ باھالاشتا ئەللىك پىرسەنت ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئاۋام خەلق خىتاينى باش دۈشمەن دەپ قارىغان. ئوتتۇز پىرسەنتتىن كۆپرەك كىشى بولسا روسىيەنى ئىككىنچى نومۇرلۇق دۈشمەن دەپ باھالىغان. بۇ ھەقتىكى باھالاش ئوبزورلىرىدا ئېيتىلىشىچە، بۇ ھال خىتاينىڭ ئۇدا ئۈچىنچى قېتىم ئامېرىكا جامائىتى تەرىپىدىن بىرىنچى نومۇرلۇق دۈشمەن دەپ قارىلىشى ھېسابلىنىدۇ. پۇقرالارنىڭ بۇ خىل باھاسى ھۆكۈمەت تەرەپنىڭ خىتاي ھەققىدىكى مەيدانىدىن پەرقلىق بولۇپ، جۇمھۇرىيەتچىلەرنىڭ يەتمىش پىرسەنتتىن كۆپرەكى خىتاينى باش دۈشمەن دەپ قارىغان. دېموكراتچىلاردىن ئوتتۇز پىرسەنت كىشى خىتاينى باش دۈشمەن دېگەن. بۇ ھەقتىكى باھالاشتا كۆرسىتىلىشىچە، خەلق ئاممىسىنىڭ خىتاينى ئەڭ چوڭ دۈشمەن دەپ قارىشىدا ھەممىگە مەلۇملۇق بولغان ۋەقەلەر مۇھىم رول ئوينىغان. جۈملىدىن، جاسۇسلۇق ھاۋا شارى، كىشىلىك ھوقۇق، تەيۋەن بوغۇزىدىكى جىددىيلىك، تاجسىمان ۋىرۇسىنىڭ ئىزچىل داۋام قىلىۋاتقان تەسىرى دېگەنلەر بۇنىڭدىكى مۇھىم مەزمۇنلاردىن بولۇپ قالغان. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى جون مېرشېمېر نۆۋەتتە رۇسىيەنى ئامېرىكا ئۈچۈن باش دۈشمەن دەپ قاراشنىڭ زادىلا پۇت تىرەپ تۇرالمايدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ھازىر ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش ۋەزىيىتىنى نەزەردە تۇتۇپلا نۇرغۇن كىشىلەر رۇسىيەنى ئامېرىكا ئۈچۈن بىرىنچى دۈشمەن دەپ قاراشقا مايىل بولۇۋاتىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇ ئۇرۇش ئۇكرائىنانى شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىغا ئېلىپ كىرىش ئۇرۇنۇشىغا قارشى تۇرۇش سەۋەبىدىن پارتلىدى. ھازىر روسىيە ۋە ئۇكرائىنا ئوخشاشلا بەدەل تۆلەۋاتىدۇ. ئەمما روسىيەنى ئامېرىكا ئۈچۈن باش دۈشمەن دەپ قاراش پۈتۈنلەي خاتا. چۈنكى روسىيەنى بىز ئۈچۈن باش دۈشمەن دېيىشتە چويلىغا توختىغۇدەك ھېچقانداق سەۋەب يوق. روسىيە ئامېرىكا ئۈچۈن ھېچقانداق تەھدىتمۇ ئەمەس. ھازىر بەزىلەر روسىيەنى توغرىسىدىلا ئۇلار شەرقىي ياۋروپانى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن

مەلۇم بولۇشىچە، سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پومپېيو ۋە سابىق مۇداپىئە مىنىستىرى لېئون پانېتتا ئوتتۇزىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان گۇۋاھلىق يىغىنىدا گۇۋاھلىق بېرىدىغان بولۇپ، خىتاي دۈشمەنلىكى مەسىلىسىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى يەنە بىر قېتىم قاراپ چىقىلىدۇ.
خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئاقسۇ ۋە قىزىلسۇ تەۋەلىرىدە يۈز بەرگەن يەتتە پۈتۈن ئوندىن بىر بال يەر تەۋرەش ھەققىدىكى خەۋەرلەرنى قاتتىق قامال قىلىپ، ئۆلۈم يېتىم ۋە باشقا زىيان زەخمەتلەر ھەققىدە ھېچقانداق تەپسىلىي ئۇچۇر بەرمىگەن. ھالبۇكى بۇ قېتىملىق يەر تەۋرەشكە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر يەتتە پۈتۈن ئوندىن بىر بال دەرىجىسىدىكى بۇ ئېغىر يەر تەۋرەشتە ئۆلۈم يېتىم ۋە ئىقتىسادىي زىياننىڭ ئادەتتىكىچە بولمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە ئۇنداقتا بۇ ئېغىر يەر تەۋرەش جۇغراپىيىلىك ۋە گېئولوگىيىلىك جەھەتتىن قانداق تەسىرلەرنى پەيدا قىلالايدۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر يېزا قىشلاقلىرىدا ئارقا ئارقىدىن قۇرغان ئاتالمىش يەر تەۋرەشكە چىداملىق ئۆيلىرى بۇ خىل ئېغىر زەربىگە راستتىنلا بەرداشلىق بېرەلەمدۇ بۇ ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتە نېمە دەيدۇ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى ئانالىز پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قىرغىزىستان بىلەن چېگرىلىنىدىغان ئۈچتۇرپان ۋە ئاقچى ناھىيەلىرى تەۋەسىدە يەتتە پۈتۈن ئوندىن بىر بال قاتتىق يەر تەۋرەش يۈز بەردى. ئۇيغۇر دىيارىدىكى بۇ قېتىمقى يەر تەۋرەشنىڭ ئېغىرلىق دەرىجىسى ئىنتايىن يۇقىرى بولۇپ، ئالدىنقى يىلى تۈركىيەدە يۈز بەرگەن يەر تەۋرەشنىڭ دەرىجىسى بىلەن كۆپ پەرق قىلمايدۇ. ھالبۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى يەر تەۋرەش ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى قاتتىق قامال قىلىپ، قانچىلىك ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكى ۋە يارىلانغانلىقى، ئىقتىسادىي جەھەتتىن قانچىلىك زىيان-زەخمەتنىڭ كۆرۈلگەنلىكى توغرىلىق ھېچقانداق خەۋەر بەرمىدى. خىتاي تاراتقۇلىرى ھەتتا ئۇيغۇر رايونىدا يىللاردىن بۇيان يەر تەۋرەشكە چىداملىق ۋە بىخەتەر ئۆيلەرنى سېلىپ، ئاھالىلەرنى خاتىرجەملىككە ئىگە قىلغانلىقى ھەققىدە داۋراڭ سالماقتا. خىتاي باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورى يىگىرمە بەشىنچى يانۋار كۈنى خەۋەر بېرىپ بۇ قېتىملىق يەر تەۋرەشنىڭ كۆلىمى ۋە دەرىجىسى بىر قەدەر زور بولسىمۇ ئەمما يەر تەۋرەش مەركىزىگە يېقىن ناھىيە يېزا بازارلاردىكى ئۆيلەردە ئۆرۈلۈپ چۈشۈش ھادىسىسى ئانچە چوڭ بولمىدى بۇ شىنجاڭنىڭ كاپالەتلىك تۇرالغۇ ئۆي تۈرى سۈپىتىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ دېگەن مەزكۇر خەۋەردە يەنە ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئالاھىدە جۇغراپىيىلىك مۇھىتى، مۇرەككەپ گېئولوگىيەلىك قۇرۇلمىسى ۋە دائىم يەر تەۋرەش ئاپىتى يۈز بېرىشتەك بىر قاتار ئامىللار كۆزدە تۇتۇلۇپ، ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلدىن بۇيان يېزا، كەنتلەردىكى ئاھالىلەر تۇرالغۇ ئۆيلىرىنىڭ يەر تەۋرەشكە چىداملىق ۋە بىخەتەر بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىنغانلىقى تىلغا ئېلىنغان.

ياپونىيەدە يەر شارى مۇھىتى كەسپى بويىچە ئوقۇغان ھازىر ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان دوكتور پەيزۇللا زەيدىن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئاتالمىش يەر تەۋرەشكە چىداملىق ئۆيلەرنىڭ سۈپىتى تەننەرخى ۋە ئۇلارنىڭ قاتتىق زەربىگە قانچىلىك بەرداشلىق بېرەلەيدىغانلىقى توغرۇلۇق پىكىر بايان قىلدى مېنىڭچە بۇ خىتايلار بۇنداق يەر تەۋرەشكە قارشى تۇرىدىغان ئۆيلەرنى سېلىپ بەرگىنى يوق دەپ ئويلايمەن، چۈنكى بۇنداق ۋاقتىدا شۇ قۇرۇلۇشلارنىڭ، ئىمارەتلەرنىڭ ئاستىغا يەر يۈزىدىن كېلىۋاتقان، يەنى يەر شارى تەرەپتىن كەلگەن ئېنېرگىيەنى، كۈچلۈك ئېنېرگىيەنى توساپ قالىدىغان ماتېرىياللارنى ئىشلىتىش كېرەك. يەنى ئۇنى ئۆتكۈزمەي، بىناغا ئۆتكۈزمەي، بىنانى شۇ خىل قاتتىق ئېنېرگىيەدىن ساقلاپ قالىدىغان ماتېرىياللارنى ئىشلىتىش كېرەك. بۇنداق ئۆيلەرنىڭ تەننەرخى ناھايىتى يۇقىرى بولىدۇ. ھەر بىر دېھقانغا بۇنداق ئۆيلەرنى سېلىپ بەرگىنى يوق. پەقەتلا بىر سېمونتلىرى بىلەن، خىشلىرى بىلەن ئۆي سېلىپ بەرگەن بولۇشى مۇمكىن. ئەمما بۇ ئۆيلەرنى يەر تەۋرەشكە قارشى تۇرالايدۇ دېيىش مېنىڭچە ئەقىلگە تازا مۇۋاپىق ئەمەس. ئەمما ياپونىيەدەك مۇشۇنداق يەر تەۋرەش دائىم بولۇپ تۇرىدىغان، نۇرغۇن تەتقىقاتلار ئېلىپ بېرىلغان، پۈت پۈتۈن بىنالارغا ھەر بىر ئۆي سالغاندا مۇشۇ يەر تەۋرەشكە قارشى تۇرۇش ھەققىدە ناھايىتى كۈچلۈك بىر ئۆلچەملەر بولغان مۇشۇنداق دۆلەتلەردە بۇنداق دېيىش مۇمكىن مەسىلەن ئۆتكەندە ياپونىيەدە يەر تەۋرىگەندە ئۆلۈپ كەتكەنلەر ئانچە كۆپ ئەمەس خېلى كۈچلۈك يەر تەۋرىدى ئەمدى ئۇنى چۈشىنىشكە بولىدۇ ياپونىيەنىڭكى تېخنىكىسى ئىنتايىن ئىلغار ئۇنىڭ ئۈستىگە يەر تەۋرەشتىن بۇرۇن يەنى ئادەتتە بىر مىنۇتتىن ئارتۇقراق ۋاقىت ئىلگىرى ئالدىن مەلۇمات بېرەلەيدۇ. يەنى ئادەملەر ئۆيلىرىدىن قېچىپ چىقىپ كېتەلەيدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئۆيلىرىمۇ ناھايىتى مۇشۇ يەر تەۋرەشكە پۇختا، بەرداشلىق بېرەلەيدىغان ئۆيلەر.
مۇتەخەسسىسلەر خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ يەر تەۋرەشنىڭ دەرىجىسى ئېغىر بولسىمۇ، ئەمما سېلىنغان ئۆيلەر پۇختا، ئادەملەر شالاڭ بولغاچقا ئېغىر ئۆلۈم يېتىم ھادىسىلىرى ۋە باشقا زىيان زەخمەتلەر بولمىدى دېگەن تەشۋىقاتلىرىغا گۇمان بىلەن قارايدىغانلىقىنى تەكىتلىمەكتە. چۈنكى دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدا ئىلگىرى يۈز بەرگەن ئوخشاش دەرىجىدىكى يەر تەۋرەشتە نەچچە ئونلىغان شەھەرلەر ۋەيران بولۇپ نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئۆلۈشى ۋە يارىلىنىشى كۆرۈلگەن ئىدى ئىگىلىشىمىزچە ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بەرگەن بۇ قېتىملىق ئېغىر يەر تەۋرەشنىڭ سىلكىنىش كۈچى ھەتتا قوشنا قىرغىزىستان قازاقىستان ۋە تىبەت رايونىدىمۇ روشەن بىلىنگەنلىكى شۇ جايلاردىكى ئاھالىلەرنىڭ قاتتىق سىلكىنىشتىن پاراكەندە بولغانلىقى مەلۇم. ئىلگىرى ياپونىيەدە تەبىئىي جۇغراپىيە كەسپى بويىچە ئوقۇغان، ھازىر ئامېرىكادا ياشاۋاتقان دوكتور مۇختار چوڭ ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ قېتىم ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بەرگەن ئېغىر يەر تەۋرەشتە كېلىپ چىققان ئاپەتنىڭ ئەمەلىيەتتە خىتاي ئېلان قىلغان ئەھۋاللاردىن كۆپ ئېغىر ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
مېنىڭچە بۇ يەر تەۋرەشتىن كېلىپ چىققان ئاپەت خىتاينىڭكى بېرىۋاتقان مەلۇماتىدىن كۆپ بولۇشى مۇمكىن بىرىنچىدىن بۇ يەر تەۋرەشنىڭ مەركىزى ناھايتى تېيىز ئىكەن يەنى تەخمىنەن ئون ئۈچ كىلومېتىر دېيىلىپتۇ بۇنداق تېيىزلىقتا يەتتە پۈتۈن ئوندا بىر بال يەر تەۋرىسە بۇزۇش كۈچى ناھايتى يۇقىرى بولىدۇ ئىككىنچىدىن يەر تەۋرەش مەركىزىدىن ئانچە يىراق بولمىغان دائىرە ئىچىدە يەنى يىگىرمە ئوتتۇز كىلومېتىر دائىرە ئىچىدە خېلى كۆپ يېزا قىشلاقلار بار ئىكەن شۇڭا ئاپەت خىتاينىڭكى مەلۇماتىدىن كۆپ بولۇشى مۇقەررەر ئامېرىكا گېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش ئورگىنىنىڭ بىلدۈرۈشىچە تەۋرەش كۈچى يەتتە پۈتۈن ئوندىن بىر بال بولغان قاتتىق يەر تەۋرەشنىڭ كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئېغىر زىيان زەخمىتى ئىنتايىن يۇقىرى بولىدىكەن

ئادەتتە ئەمدى يەر تەۋرەشكە ئېنىقلىما بەرگەن ۋاقتىدا بىز يەر شارىنىڭ ئوتتۇرا قىسمى، قەۋىتى، شۇنداقلا يەر شارىنىڭ ئەڭ ئۈستۈنكى قىسمى بولغان يەر پوستىنىڭ يىغىلىپ قالغان ئېنېرگىيەنى تۇيۇقسىز قويۇپ بېرىشى بىلەن يەر يۈزىدە مەيدانغا كەلگەن جىددىي سىلكىنىش يەر تەۋرەش دەپ ئاتىلىدۇ دەپ ئېنىقلىما بېرىمىز. ئەمدى مۇشۇ ئېنېرگىيەنىڭ قويۇپ بېرىلىشى شۇنداقلا مۇشۇ يەر تەۋرەشكە تەسىر كۆرسەتكەن. كەن ئېنېرگىيەلەرنىڭكى تۈرىگە ئاساسەن بىز ئادەتتە يەر تەۋرەشنى كۆپىنچە ھاللاردا ئۈچ خىل بولىدۇ دەپ قارايمىز بىرسى تېكتونىكىلىق يەر تەۋرەش ئىككىنچى بىرسى ماگمىلىق يەنى ماگمىنىڭ تەسىرىدە ۋولقانلارنىڭ پارتلىشىدىن كېلىپ چىققان يەر تەۋرەش ئۈچىنچى بىرسى ھەر خىل باشقا خىل پارتلاش سەۋەبلىرىدىن يەنى كان قېزىش، كانلاردا پارتلىتىش ئېلىپ بېرىش، ئاتوم بومبىسى سىناق قىلىش دېگەنگە ئوخشاش شەكىللەردە كېلىپ چىققان يەر تەۋرەش. ئەمما بۇنىڭدا ئەڭ كۈچلۈكى قايسى دېسە، مۇشۇ تېكتونىكىلىق يەر تەۋرەش دېگىنى ئەڭ كۈچلۈك. بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنىڭ جايلاشقان ئورنى جەھەتتىن ئالغان ۋاقتىدىمۇ، ئىككىنچى يەر تەۋرەش بەلبېغىنىڭ نەق ئوتتۇرا قىسمىغا توغرا كېلىدىدە، يەر تەۋرەش ئەۋج ئالغان. دېمەك، بۇ قېتىمقى ۋەتىنىمىزدە يۈز بەرگەن بۇ يەر تەۋرەش نەق تەڭرىتاغنىڭ جەنۇبى قىسمىدىكى شەكىللەنگەن ئۈزۈلمە بەلباغلىرىنىڭ دائىرىسىگە توغرا كېلىدۇ. ئەمدى يەر تەۋرەشنىڭكى ھەر خىل دەرىجىلىرىنى، يەنى بىر بالدىن تارتىپ مۇشۇ سەككىز توققۇز بالغىچە قارىغان ۋاقتىدا، پارتلاتقۇچ دورا بىلەن سېلىشتۇرۇپ قارىغان ۋاقتىدا، يەتتە بال دېگىنىمىز يىگىرمە مىليون توننا پارتلاتقۇچ دورىنى پارتلاتقان بىلەن باراۋەر. دېمەك، بۇ ئىنتايىن زور مىقداردىكى ئېنېرگىيە دېگەن گەپ. شۇڭا بۇنىڭكى زىيان زەخمەت دەرىجىسى ئىنتايىن يۇقىرى بولىدۇ ھەم بۇ خىل يەر تەۋرىگەن ۋاقتىدا بۇنىڭكى سىگناللىرىنى يەر شارىدىكى ھەرقانداق يەر تەۋرەش پونكىتلىرى سېزەلەيدۇ. تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئۇيغۇر رايونىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى يېزا كەنتلەرگە سېلىنغان كاپالەتلىك ئۆيلەرنىڭ يېقىنقى ئون ئۈچ يىلدا ئەللىك قېتىمغا يېقىن بەش بال ياكى ئۇنىڭدىن يۇقىرى بولغان بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرلىك يەر تەۋرەشكە، يىگىرمە قېتىمدىن ئارتۇق قاتتىق شىۋىرغان ۋە كەلكۈن ئاپەتلىرىگە بەرداشلىق بەرگەنلىكى تىلغا ئېلىنغان. دوكتور مۇختار چوڭ ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، بۇ قېتىملىق يەتتە پۈتۈن ئوندىن بىر بال دەرىجىدىكى ئېغىر يەر تەۋرەش نورمالدا ناھايىتى زور زىيان زەخمەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن. ئەگەر ئۆي ئىمارەتلەرگە ئىشلىتىلگەن پولات چىۋىقلار زىچ ۋە توم بولمىسا، ئۆيلەرنىڭ بۇنداق قاتتىق تەۋرەشكە بەرداشلىق بېرەلىشى قىيىن ئىكەن.
بۇ قېتىمقى يەر تەۋرەش مەركىزىدىن خېلى يىراق بولغان شەھەرلەردىمۇ ئىنتايىن قاتتىق سىلكىنىش بولغان مەسىلەن ئۈرۈمچى قەشقەر ئالمۇتا ۋە بىشكەك بۇ ئەھۋالمۇ يەر تەۋرەشنىڭكى بەك كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ يەر تەۋرەش رايونىدىكى ئۆيلەر ئەگەر تۆمۈر ئارىلاشتۇرۇلغان سېمونت بىلەن ئەمەس بەلكى خام خىش ياكى پىششىق خىش بىلەن سېلىنغان بولسا يەتتە پۈتۈن ئوندىن بىر بال يەر تەۋرىسە كۆپىنچىسى ئۆرۈلۈپ كېتىشى مۇمكىن يۇقىرىقى مەنىدىن ئېيتقاندا ھازىر خىتاينىڭ بېرىۋاتقان مەلۇماتىدا ئاپەت دەرىجىسىنى يوشۇرۇش بولۇشى مۇمكىن.
ئۇيغۇر دىيارى ھىمالايا ئوتتۇرا دېڭىز يەر تەۋرەش بەلبېغىدا بولۇپ، دۇنيادا يەر تەۋرەش كۆپ يۈز بېرىدىغان رايونلارنىڭ بىرىدۇر. دوكتور پەيزۇللا زەيدىن ئەپەندى يەر تەۋرەش دەرىجىسى ۋە ئۇنىڭغا تەسىر كۆرسىتىدىغان ئامىللارغا ئاساسلىنىپ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئاقسۇ ۋە قىزىلسۇ تەۋەلىرىدە يۈز بەرگەن يەتتە

گەرچە بەك يۇقىرى بولۇپ كەتمىگەن بولسىمۇ، مەسىلەن، ھېلىقى بەك ئادەم شالاڭ ئورۇنلار ياكى بولمىسا مۇشۇ ئولتۇراقلاشقان ئورۇنلاردا چوڭ تىپتىكى بىنالار ياكى ئادەملەر ئىنتايىن زىچ ئولتۇراقلاشقان شەھەر رايونلىرى يوق دېيىلگەن تەقدىردىمۇ ئەمدى يەتتە پۈتۈن ئوندىن بىر بال دېگەن بۇ ئادەتتىكى كىچىك تىپتىكى يەر تەۋرەش ئەمەس. شۇڭا بۇزغۇنچىلىق دەرىجىسى ناھايىتى يۇقىرى بولدى دەپ ئويلايمەن. ھەم بۇزغۇنچىلىق دەرىجىسىنىڭكى يۇقىرى تۆۋەن بولۇشى يەنە بىر جەھەتتىن قارىغان ۋاقتىدا يەر تەۋرەش چوڭقۇرلۇقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەمدى يۇرتتىكى بۇ يەر تەۋرەشنى تەۋرەش مەركىزى يىگىرمە ئىككى كىلومېتىر دەپ ئېلان قىلدى ھەم تۈركىيەدىكى يەر تەۋرەشنىڭكىنى قارىغان ۋاقتىدا تۈركىيەدىكىسى بەش كىلومېتىردىن ئون كىلومېتىر يەنى ئىككى يەر تەۋرەش مەركىزى بەش كىلومېتىردىن ئون كىلومېتىر چوڭقۇرلۇقتا ناھايىتى تېيىزدە تېيىز ئورنى بولغاچقا، بۇنىڭكى يەر يۈزىگە كەلتۈرگەن زىيىنى ئىنتايىن يۇقىرى بولدى. نۇرغۇن بىنالار ئۆرۈلۈپ چۈشۈپ، ئەللىك ئاتمىش مىڭ ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلدى. ھەم بىزنىڭ يۇرتتىكىسى بۇرۇنغا قارىغاندا سەل چوڭقۇرراق ئورۇندا، شۇڭا بۇنىڭدىن ئەمدى يەر يۈزىگە كېلىدىغان زەربە ئانچە يۇقىرى بولمىدى دېگەن تەقدىردىمۇ، ئەمما مۇشۇ تەۋرەش مەزگىلى مەركەزگە يېقىن جايلاردىكى ئۆيلەرنىڭ ئاساسەن زور مىقداردا ئۆرۈلۈپ چۈشۈشىنى تەسەۋۋۇر قىلىش تەس ئەمەس. دەرۋەقە، خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى گەرچە ھازىرغا قەدەر بۇ قېتىملىق يەر تەۋرەش تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان ئۆلۈم يېتىم ۋە زىيان زەخمەتلەر ھەققىدە خەۋەر بەرمىگەن بولسىمۇ، ئەمما رادىيومىزنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى نەق مەيدانغا قىلغان تېلېفون زىيارەتلىرى جەريانىدا بىر قىسىم ياتاقلىق مەكتەپ بىنالىرىنىڭ ئۆرۈلۈپ ئوقۇغۇچىلارنىڭ جىددىي قۇتقۇزۇشتا ئىكەنلىكى ئاشكارا بولماقتا. جۇغراپىيە ۋە گېئولوگىيە ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەرمۇ رايونلاردا يۈز بەرگەن يەتتە پۈتۈن ئوندىن بىر بال ئېغىر يەر تەۋرەشتە ھېچقانداق زىيان زەخمەتنىڭ كۆرۈلمەسلىكى مۇمكىن ئەمەس دەپ قارىماقتا پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت فرانسىيىنىڭ ئارتە تېلېۋىزىيە قانىلى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن بىر سۆھبەت پروگراممىسىنى تارقاتقان پروگراممىدا رىياسەتچى باشتىن ئاخىرى ئۇيغۇرلارنىڭ شەرقىي تۈركىستان دۆلىتىنىڭ پۇقراسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئايرىم تىلىنىڭ بارلىقى ۋە خىتايلارغا ئوخشىمايدىغان كىملىككە تەۋە ئىكەنلىكىنى ئىپادە قىلغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن ناھايىتى ئېغىر بەدەل تۆلەۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن تۆۋەندە گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ئوتتۇزىنچى يانۋار فىرانسىيەنىڭ ئارتې تېلېۋىزىيە قانىلى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن سۆھبەت پروگراممىسىنىڭ گېرمانچە نۇسخىسىنى سۆز تەرجىمىسى بىلەن قوشۇپ قايتا ئېلان قىلدى. بۇ فىلىمنىڭ ئەسلى فىرانسۇزچە نۇسخىسى يىگىرمە بەشىنچى يانۋار فىرانسىيەدە ئۆلچەم بەك كۆپمۇ؟ دېگەن نامدا نەق مەيداندىن تارقىتىلغانىدى. ئۇشبۇ فىلىم رىياسەتچىنىڭ دولقۇن ئەيسادىن خىتاي ھاكىمىيىتى چەكلەۋاتقان ئۇيغۇر كىملىكىنى ئىپادە قىلىدىغان ئۇيغۇر ئانا تىلىدا بىر قانچە كەلىمە سۆز قىلىپ بېرىشنى، ئۆزلىرىنىڭ تەھدىت ئاستىدىكى بۇ تىلنى بىر ئاڭلىغۇسى بارلىقىنى ئىپادىلەش بىلەن باشلىنىدۇ. دولقۇن ئەيسا ئۇيغۇر تىلىدا، كەچلىكىڭىز خەيرلىك بولسۇن. رەھمەت سىزگە. مەن بۇ يەردە بولغانلىقىمدىن ئىنتايىن خۇرسەنمەن.

فىلىمنىڭ مۇقەددىمىسىدە دولقۇن ئەيسانىڭ تۇغۇلۇپ ئۆسكەن دەۋرى، ئۇنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلدىن باشلاپ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان سىياسىي پائالىيەتلىرى، بۇندىن دەل ئوتتۇز يىل ئىلگىرى، يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆتىنچى يىلى ئۇنىڭ ۋەتىنىنى تەرك ئېتىشىگە سەۋەب بولغان ئامىللار ۋە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا رەئىس بولغاندىن بۇيان ئېلىپ بارغان چەت ئەلدىكى پائالىيەتلىرى قىسقا كۆرۈنۈشلەر بىلەن بايان قىلىپ ئۆتۈلگەندىن كېيىن ئاساسىي تېما ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئىرقىي قىرغىنچىلىق پاجىئەلىرىگە مەركەزلىشىدۇ جازا لاگېرلىرى مەجبۇرىي ئەمگەك ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ خەلقئارادىكى تەسىرى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى بايان قىلىنىدۇ فىلىمدا ئۇيغۇر دىيارىنىڭ نامى ئوچۇق ھالدا شەرقىي تۈركىستان دەپ ئېلىنغان بولۇپ، رىياسەتچىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى سوئالى، سىز كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۆز ۋەتىنىڭىز شەرقىي تۈركىستانغا قايتىپ كېتىمەن دەپ ئويلامسىز؟ دېگەندىن ئىبارەت بولغان. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بولسا، بىز ھامان بىر كۈنى شەرقىي تۈركىستانغا قايتىپ، دوستلىرىمىز بىلەن دىدارلىشىدىغانلىقىمىزغا ئىشىنىمىز. بىز ئەركىنلىك ئۈچۈن ھەقىقەتەنمۇ ئېغىر بەدەل تۆلەۋاتىمىز، يەنە ھەسسىلەپ تۆلەشكە رازىمىز، دەپ جاۋاب بەرگەن. يەنى مەزكۇر فىلىم ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنى ئىپادە قىلىش بىلەن باشلىنىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىك يولىدا كۈرەش قىلىش ئىرادىسىنى نامايان قىلىش بىلەن ئاخىرلاشقان. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، فىرانسىيە پارلامېنتى گەرچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغان بولسىمۇ، بىراق فىرانسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەسىلىگە قارىتا پوزىتسىيەسى يېتەرلىك دەرىجىدە ئىجابىي ئەمەسكەن.
فىرانسىيە پارلامېنتوسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق قارارىنى قوبۇل قىلغان ياخشى بىر باشلانغۇچ. ئەمما فرانسىيە ھۆكۈمىتى بۇ مەسىلىدە ئاكتىپ بىر ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقنى توختىتىش مەسىلىسىدە ئاكتىپ بىر ھەرىكەتتە بولمىدى ھازىرغىچە. ئۇنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ئەركىن دېموكراتىك دۆلەت بولغان فرانسىيە تاراتقۇلىرىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ، ھۆكۈمەتكە قارىتا بېسىم شەكىللەندۈرۈش، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا خاتىمە بېرىش يولىدا بېسىشقا تېگىشلىك قەدەملەرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدىكەن. فرانسىيە ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كەڭ تەشۋىق قىلىش ئارقىلىق ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ پاراۋۇز دۆلەتلىرىدىن بىرى بولغان بۇ دۆلەتنى خىتايغا قارشى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تىلغا ئالغان غەيۇر قۇربان ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، نۆۋەتتە ياۋروپانىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي ئىستراتېگىيەسىنى بەلگىلەشتىكى ئاساسلىق دۆلەت بولغان فرانسىيەنىڭ ئاۋازىغا ئېرىشىش ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئىكەن.
دۇنيادىكى دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچ مەركەزلىرىنىڭكى بىرى ھېسابلانغان ياۋروپا ئىتتىپاقىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى كۈن تەرتىپكە ئەكىرىش ئۈچۈن فرانسىيەنىڭكى قوللىشى ۋە ئاۋازى كەم بولسا بولمايدۇ. جۈملىدىن بۇ ئەنگلىيە ياۋروپا. يىگىرمە سەككىزىنچى يانۋار كۈنى فرانسىيەدىكى داڭلىق گېزىتلەردىن بىرى بولغان لې ئېكسپرېس ھەپتىلىك گېزىتى دولقۇن ئەيسا، غەرب دېموكراتىيەسى خىتاينىڭ كونكرېت تەھدىتلىرىگە دۇچ كەلمەكتە ناملىق يەنە بىر ماقالە ئېلان قىلدى. ماقالىنىڭ مەزمۇنى ARTE تېلېۋىزىيە قانىلىدا ئېلان قىلىنغان فىرانسىيەدە ئۆلچەم بەك كۆپمۇ ناملىق تېلېۋىزىيە پروگراممىسىنىڭ مەزمۇنى بىلەن ئاساسىي جەھەتتىن ئوخشاش ئىدى. ئوخشىمايدىغان يېرى بۇ ماقالىدا خىتاينىڭ غەربكە ئۇزارغان قارا قولى سەۋەبلىك خەلقئارا ساقچىنىڭ دولقىن ئەيسا ئۈستىدىن قىزىل باشلىق تۇتۇش بۇيرۇقى چىقارغانلىقى،

شەرقىي تۈركىستان تارىخىدىن ئىبارەت بۈيۈك بىر ئابىدە ئەسەرنىڭ مۇئەللىپلىكىنى خىتاي تارىخچىلىرى بىلەن بولغان مۇرەسسەسىز قەلەم كۈرەشلىرىنى شۇنداقلا مۇھاجىرەتتىكى ۋەتەن دەۋاسىنىڭ مۇشەققەتلىك جەريانلىرىنى سىغدۇرغان بۇ كىشى ۋەتىنىگە تۇتاشقان ئارمانلىرى ئىلكىدە بۇ دۇنيا بىلەن ۋىدالىشىدۇ

ئىلى ئىنقىلابىنىڭ پارتلىشى يات تۇپراقلاردا سىياسىي مۇساپىرەت ھاياتىنى ياشاۋاتقان مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا ۋەكىللىكىدىكى شەرقىي تۈركىستانلىق سەرخىللارغا مۇنقەرز ۋەتەننىڭ ئۇپۇغىدا پارلىغان ھۆرىيەت قۇياشىنىڭ ئۈمىد نۇرىنى كۆرسەتكەن ئىدى بۇنىڭ نەتىجىسىدە مىللەتچى خىتاي يەنى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ھاكىمىيەت مەركىزىدە يىللارچە سىياسىي كۈرەشنى داۋاملاشتۇرغان مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا قاتارلىق سىياسىي سەرخىللار ۋەتەنگە قايتىشنىڭ جىددىي تەرەددۇتىغا كىرىشىدۇ. ھالبۇكى، ئۇلارنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشلىغان ۋەتەنگە قايتىش تەلەپلىرى گومىنداڭ مەركىزىدىكى ئوڭ قانات خىتاي مىللەتچىلىرىنىڭ، شۇ جۈملىدىن جاڭ كەيشىنىڭ شەخسەن قارشىلىقىغا ئۇچرايدۇ. مەسئۇد سەبىرى، مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا قاتارلىق كىشىلەرنىڭ گومىنداڭ مەركىزىگە ئارقا ئارقىدىن سۇنغان ۋەتەنگە قايتىش تەلەپلىرى تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى ئۆكتەبىردە ئىلى ئىنقىلابچىلىرى بىلەن گومىنداڭ مەركىزى ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا ئۈرۈمچى سۆھبىتى باشلانغىچە ئىزچىل رەت قىلىنىدۇ ئۇنداقتا بۇغرا ۋەكىللىكىدىكى ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ ۋەتەنگە قايتىش تەلەپلىرى نېمە ئۈچۈن گومىنداڭ مەركىزىدىكى ئوڭ قانات خىتاي مىللەتچىلىرىنىڭ شۇ قەدەر قارشىلىقىغا دۇچ كېلىدۇ؟ مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇرنىڭ تەكىتلىشىچە، گومىنداڭنىڭ ئوڭ قانات كۈچلىرىنىڭكى ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭكى شەرقىي تۈركىستانغا قايتىشىنى توختىماي كېچىكتۈرۈشىدە تۆۋەندىكى ئىككى ئىككى ئامىل ئاساسلىق رول ئوينىغان دەپ قارايمەن بۇلاردىن بىرىنچىسى ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭكى خىتاي ئۆلكىلىرىدە ئېلىپ بارغان مەتبۇئات كۈرىشى قەلەم كۈرىشى شۇنداقلا سىياسىي قانۇن ئورگانلىرىدىكى ئىختىلاپ دەۋالىرى ئاللىبۇرۇن گومىنداڭ ئوڭ قانات كۈچلىرىنىڭكى سەزگۈرلۈكىنى قوزغاپ بولغان ئۇلار ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭكى مىللىي مۇستەقىللىق ۋە مىللىي ئازادلىق ئېڭىنىڭكى ناھايىتى كۈچلۈك ئىكەنلىكى ھېچقاچان گومىنداڭنىڭكى كەتمىنىنى چاپمايدىغانلىقىنى ئاللىبۇرۇن ھېس قىلىپ بولغان ۋە ئۇلار ئېلىپ كېلەلەيدىغان كەلگۈسىدىكى خەۋپلەرنىڭكى ئالدىنى ئېلىشقا تۇتۇش بولغان دەپ قارايمەن. ئىككىنچى ئامىل بولسا گومىنداڭ ئوڭ قانات كۈچلىرى ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭكى شەرقىي تۈركىستاننىڭ جەنۇبىدىكى يەتتە ۋىلايەتتىكى تەسىرىنىڭكى پەۋقۇلئاددە كۈچلۈك ئىكەنلىكى، بولۇپمۇ ئۈچ ئەپەندىلەر ئىچىدە قوراللىق ھەرىكەت تەشكىللەش ئىقتىدارى، بۇرۇنقى تەجرىبىسى، شۇنداقلا خەلق ئارىسىدىكى چاقىرىق كۈچى ئىنتايىن يۇقىرى بولغان مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى بەلكىم ئۇلارنى ھەممىدىن بەك ئەندىشىگە سالغان بولسا كېرەك.
گومىنداڭ مەركىزىدىكى ئوڭ قانات ھوقۇقدارلاردىن ئاكا-ئۇكا چېن لىفۇ ۋە چېن گوفۇ، شۇنداقلا جاڭ كەيشى تەرىپىدىن مىلىتارىست شېڭ شىسەينىڭ ئورنىغا شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ رەئىسلىكىگە تەيىنلەنگەن ۋۇ جۇڭشىن ماھىيەت جەھەتتىن ئەشەددىي ھەم مۇتەئەسسىپ خىتاي مىللەتچىلىرى ئىدى. بولۇپمۇ ۋۇ جۇڭشىن ئۈرۈمچىدىن جاڭ كەيشىگە ئارقا ئارقىدىن تېلېگرامما يوللاپ ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ خىتاي مەركىزىدىن شەرقىي تۈركىستانغا قايتىپ چىقىشىنى توسايدۇ، بۇ نۇقتىدا پىكىر بايان قىلغان پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى.
ۋۇ جۇڭشىن ئەشەددىي خىتاي مىللەتچىسى ئىدى. ئۇ جاڭ كەيشى خىتاينىڭ تەقدىرى ناملىق كىتابىدا تەرغىب قىلغان چوڭ خىتايچىلىق ۋە ئاسسىمىلياستسىيە ئىدىيىسىنىڭ سادىق قوللىغۇچىسى ئىدى. جاڭ كەيشى بۇ كىتابىدا خىتايدىكى باشقا مىللەتلەرنىڭ مىللىي كىملىكىنى ئىنكار قىلغان، خىتايدىن باشقا مىللەتلەرنى ئۇرۇق، دەپ قارىغان ئىدى. ۋۇ جۇڭشىن بۇ سەپسەتىنى قوللايدىغان خىتاي مىللەتچىسى ئىدى. جاڭ كەيشىنىڭ ئۇنى شەرقىي تۈركىستانغا رەئىس قىلىپ تايىنلىشى تاسادىپىي ئەمەس ئىدى. ۋۇ جۇڭشىن شەرقىي تۈركىستانغا كەلگەندىن كېيىن خىتاينىڭ مىللىي ئاسسىمىلياستسىيە سىياسىتىنى يولغا قويۇشقا تىرىشقان. ئۇ ھەر پۇرسەتتە ھەرقايسى مىللەتلەر خىتايلار بىلەن بىر ئاتا-بوۋىدىن تۆرىلىپ كۆپەيگەن. ھەممىمىزنىڭ نەسلى بىر دېگەن سەپسەتىنى تەرغىب قىلىشقا ئۇرۇنغان. مۇشۇنداق رادىكال خىتاي مىللەتچىسى بولغان ۋۇ جۇڭشىن تۈرك مىللەتچىسى بولغان ئۈچ ئەپەندىنىڭ ئۈرۈمچىگە كېلىشىنى خالىمايتتى ئەلۋەتتە. بۇ كىشىلەرنىڭ ۋۇ جۇڭشىننىڭ تۈركلەرنى پارچىلاش ۋە تۈركلەرنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش سىياسىتىگە توسقۇنلۇق قىلىشى ئېنىقلا ئىدى. مۇشۇ سەۋەبلىك ۋۇ جۇڭشىن ئەينى چاغدا بۇ كىشىلەرنىڭ ئۈرۈمچىگە كېلىشىگە قارشى چىققان دەپ قارايمەن.
تەيۋەندىكى دۆلەتلىك تارىخ سارىيى مەخپىيەتلىكىنى بىكار قىلغان گومىنداڭنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللارغا دائىر ئارخىپ ھۆججەتلىرىگە قارىغاندا ۋۇ جۇڭشىن قاتارلىق مۇتەئەسسىپ خىتاي مىللەتچىلىرى تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى ئۆكتەبىر ئايلىرىغا قەدەر بۇغرا قاتارلىق ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ ۋەتەنگە قايتىشىغا ئىزچىل قارشىلىق كۆرسەتكەن مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇرنىڭ بىلدۈرۈشىچە. گومىنداڭنىڭكى ئارخىپ ماتېرىياللىرىغا دىققەت قىلىدىغان بولساق، ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭكى شېڭ شىسەي شەرقىي تۈركىستاندىن يۆتكەپ كېتىلىپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا شەرقىي تۈركىستانغا ئالىي مۇختارىيەت ھوقۇقىنى ئېلىش ئۈچۈن، شېڭ شىسەينى جازالىتىش ئۈچۈن، شۇنداقلا ئۆزلىرىنىڭكى شەرقىي تۈركىستانغا تېزرەك قايتىش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان تەلەپلەرنى ۋە تەكلىپلەرنى سۇنغانلىقىنى بايقايمىز. بولۇپمۇ ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭكى شەرقىي تۈركىستانغا قايتىش تەلىپى تولىمۇ كۈچلۈك بولغان ۋە بۇ تەلەپلەر شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابى پارتلاشتىن بىر نەچچە ئاي بۇرۇنلا ئوتتۇرىغا چىقىپ بولغان ئەمما گومىنداڭنىڭكى ئوڭ قانات كۈچلىرى بولۇپمۇ چېن لىفۇ چېن گوفۇ شۇنداقلا ۋۇ جۇڭشىن قاتارلىق كىشىلەر ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭكى شەرقىي تۈركىستانغا قايتىش تەلىپىنى تۈرلۈك باھانىلەر بىلەن توختىماستىن ئارقىغا سۈرۈپ تاكى قىرىق بەشىنچى يىلى ئۆكتەبىردىكى تىنچلىق سۆھبىتى باشلىنىش ئالدىغىچە تارتىپ كەلگەن. بۇلارنىڭ ئىچىدە چېنلىفۇ ۋە چېنگوفۇ ناھايىتى ياپتا گەپ قىلىپ، ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭكى شەرقىي تۈركىستانغا قايتقان ۋاقىتتا يەرلىك خەلقنىڭكى نەپرىتىگە ئۇچرايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ گەپنى يورغىلاتقان بولسا، ۋۇ جۇڭشىن ئوچۇقتىن ئوچۇق ھالدا ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا پەيدا بولۇشىنىڭكى بىر مۇقىمسىزلىق ئامىلى ئىكەنلىكىنى ناھايىتى ئوچۇق كۆرسەتكەن ۋە بۇ ھەقتىكى مەزمۇنلار ئۇلارنىڭكى جياڭ جيېشىغا يوللىغان دوكلاتىدا ناھايىتى ئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ. تارىخىي شاھىتلارنىڭ ئەسلىمىلىرى ۋە ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىننىڭ خاتىرىلىرىگە قارىغاندا ئىلى ئىنقىلابى پارتلاپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا ئەلىخان تۆرەمنىڭ لەنجۇغا مەخپىي مەكتۇپ ئەۋەتىپ مەسئۇد سابىرى قاتارلىق ئۈچ ئەپەندىلەرنى ۋەتەنگە قايتىشقا جىددىي دەۋەت قىلغانلىقى مەلۇم بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى.
ئەلىخان تۆرىنىڭ لەنجۇدىكى ئۈچ ئەپەندىلەرگە ئەۋەتكەن مەكتۇبىنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە مەلۇماتىم يوق، لېكىن ئەلىخان تۆرىنىڭ بۇ مەخپىي مەكتۇپنى ئەۋەتىشتىكى سەۋەبلەرنى مۇنداق ئانالىز قىلىش مۇمكىن، ئەلىخان تۆرە ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىننىڭ ئىپادىسى بىلەن ئېيتقاندا، جەسۇر، مۇنەۋۋەر ۋە ۋەتەنپەرۋەر بىر دىن ئالىمى ئىدى. رۇسلارنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى ئۆزلىرىگە باغلىۋالغانلىقىدىن ئىبارەت. بۇ رېئاللىق ئەلىخان تۆرە ۋە ئىلى مۇجاھىدلىرىنى ئەندىشىگە سېلىپ قويغان ئىدى. رۇسلار ئەلىخان تۆرىگە بۇرۇنقى خاتالىقلارنىڭ تەكرارلانمايدىغانلىقى ھەققىدە يازما كاپالەت بەرگەن ئىدى. لېكىن ئەلىخان تۆرە باشچىلىقىدىكى شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن رۇسلار يەنە مىللىي ھۆكۈمەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشقا باشلىغان. ئىلى ئىنقىلابچىلىرىنى خىتاي بىلەن سۈلھى قىلىشقا قىستىغان. شۇنىڭ بىلەن رۇسلار بىلەن ئەلىخان تۆرىنىڭ ئارىسى بۇزۇلغان. مېنىڭچە مۇشۇنداق بىر تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈش ئارقىسىدا ئەلىخان تۆرە رۇسلارغا قارشى بولغان ئۈچ ئەپەندىلەرگە مەكتۇپ يازغان ۋە ئۇلارنى بىرلىكتە كۈرەش قىلىشقا دەۋەت قىلغان بولۇشى مۇمكىن. يەنە بىر تەرەپتىن ئۈچ ئەپەندىلەر مىللەتچى ئىدېئولوگىيەدىكى كىشىلەر ئىدى. بۇلاردىن مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا دىن ئالىمى ئىدى. ئەلىخان تۆرە ئىدېئولوگىيە جەھەتتىن ئۆزىگە يېقىن بولغان بۇ كىشىلەرنى بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىشقا دەۋەت قىلىشى تەبىئىي ئەھۋال ئىدى دەپ قارايمەن.
ئۇنداقتا بۇغرا قاتارلىق ئۈچ ئەپەندىنىڭ ۋەتەنگە قايتىش تەلەپلىرىنى ئىزچىل رەت قىلىپ كەلگەن گومىنداڭ دائىرىلىرى نېمە ئۈچۈن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى ئونىنچى ئايغا كەلگەندە بىردىنلا قارارىنى ئۆزگەرتتى؟ بۇغرا ئۆزىنىڭ سىياسىي ھاياتىم ناملىق بىئوگرافىك يازمىسىدا جاڭ جىجوڭ بىزنى ئىلى تەرەپ بىلەن بولىدىغان سۈلھى مۇزاكىرىسىدە مەسلىھەت ۋە تەڭپۇڭلۇق ئۇنسۇرى بولۇشىمىزنى كۆزلەپ ئۈرۈمچىگە دەۋەت قىلدى دەپ يازىدۇ. بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان تاران ئۇيغۇر ئەپەندى جاڭ جىجۇڭنىڭ ئۈچ ئەپەندىنى ئۈرۈمچىگە چاقىرتىشىنىڭ ھەقىقىي سەۋەبى ئۇلارنى ھەرگىزمۇ سۆھبەتكە قاتناشتۇرۇش ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى تەڭپۇڭلۇق ئامىلى سۈپىتىدە قوللىنىش ئۈچۈن ئىدى، دەيدۇ.
جاڭ جىجۇڭنىڭكى ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭكى ئۈرۈمچى سۆھبىتى باشلىنىشتىن بىر قانچە كۈن بۇرۇن شەرقىي تۈركىستانغا. كېلىشىگە رۇخسەت قىلىشنىڭ سەۋەبى، مېنىڭچە، مەسلىھەت ئېلىشتىن كۆپرەك ئۇلارنى سۆھبەت جەريانىدا بىر تامپونلۇق ئامىل سۈپىتىدە قوللىنىشنى كۆزلىگەن بولسا كېرەك دەپ قارايمەن. گومىنداڭ تەرەپ ۋەكىلىگىمۇ سۆھبەت جەريانىدا ناھايىتى ئەسقاتىدىغان شۇنداقلا تامپونلۇق ئامىل بولۇپ شىلتىلايدىغان تەرەپ دەل ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭكى، سوۋېتقا قارشى ناھايىتى ئېنىق مەيدانى دەپ قارايمەن.
پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى بۇغرا قاتارلىق ئۈچ ئەپەندى بۇنى ۋەتەنگە قايتىشنىڭ بىر پۇرسىتى دەپ بىلگەن دەيدۇ.
ئىلى ئىنقىلابىنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىپ، ئۇلغىيىپ بېرىشى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنى قاتتىق ئەندىشىگە سېلىپ قويغان ئىدى. بۇ ئىنقىلابنىڭ ئۇلغىيىپ بېرىشىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قولى بارلىقىنى كۆرگەن خىتاي ھۆكۈمىتى سوۋېت تەرەپ بىلەن بولغان سۈلھى سۆھبىتىگە باشتىن بېرى رۇسلارغا ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى تۇرغان ئۈچ ئەپەندىلەردىن پايدىلىنىشقا ئۇرۇنغان. بۇ سەۋەب بىلەن جاڭ جىجوڭ ئۈچ ئەپەندىلەرنى تەكلىپ قىلغان. ئۈچ ئەپەندىلەر رۇس كوممۇنىستلىرىغا ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىغا قاتتىق قارشى ئىدى. جاڭ جىجوڭ ئۈچ ئەپەندىلەرگە بۇ تەكلىپنى سۇنغاندا، ئۈچ ئەپەندىلەرمۇ ۋەتەنگە قايتىشنىڭ بىر پۇرسىتى كەلدى دەپ قاراپ، تەكلىپنى قوبۇل قىلغان ۋە ئۈرۈمچىگە كەلگەن.
ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى ئاخىرىدا گومىنداڭ مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ تولۇق ھوقۇقلۇق سۆھبەت ۋەكىلى جاڭ جىجوڭنىڭ ئۈچ ئەپەندىنى ئۈرۈمچىگە قايتىشقا دەۋەت قىلىشىدا، تۇغقاندارچىلىق مۇناسىۋىتىدىن پايدىلىنىپ، قارشى تەرەپكە بېسىم ئىشلىتىش تاكتىكىسىدىن پايدىلانماقچى بولغان دەيدۇ. مەسىلىنى يەنە بىر تەرەپتىن ئانالىز قىلغاندا، گومىنداڭ ھۆكۈمىتى بىلەن ئىلى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا بولغان سۆھبەتتە ئىلى تەرەپتىن رەھىمجان سابىراجى، مەسۇت سابىرى بايقوزى بىلەن بىر جەمەتتىن. شۇڭا خىتاي بۇ سۆھبەتتە تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىدىنمۇ پايدىلىنىشقا ئۇرۇنغان. جاڭ جىجوڭ ئۈرۈمچىگە بېرىشتىن بۇرۇن مەسۇت سابىرى ئارقىلىق رەھىمجان سابىراجى بىلەن ئالاقە قۇرغان دېگەن بەزى مەلۇماتلارمۇ بار، لېكىن بۇ مەلۇماتلارنىڭ مەنبەسىنى ئېنىقلاشقا توغرا كېلىدۇ.
قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى مەشھۇر شەخسىيەت مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا ۋە ئۇنىڭ كۈرەش ھاياتىغا بېغىشلانغان مەخسۇس رادىيو پروگراممىسىنىڭ قىرىق بىرىنچى قىسمىنى ئاڭلىدىڭلار.